ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook
ແມລເບີນເລີ່ມບັນຍັດບາດກ້າວທີ 2 ຂອງການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບເຂດໃນເມືອງນະຄອນແມລເບີນ Metropolitan Melbourne ຈາກແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີກາງຄືນຂອງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ເຂດໃນເມືອງນະຄອນ ແມລເບີນ Metropolitan Melbourne ປ່ຽນໄປຢູ່ໃນຂັ້ນ 2 ຂອງການຜ່ອນຄາຍຂອງການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນັ້ນແລ້ວ Curfew ການຕ້ອງຫ້າມອອກບ້ານອອກເຮືອນໃນເຂດໃນເມືອງນັ້ນຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ແຕ່ 5 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ເປັນຕົ້ນໄປ ການປັບໃໝການລະເມີດກົດເກນກ່ຽວກັບການໄປຢ້ຽມຢາມກັນຢູ່ບ້ານ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກບ້ານ ຈະຖືກປັບໃໝແພງກວ່າເກົ່າ ການອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນ ຍັງຕ້ອງມີເຫດຜົນສີ່ຢ່າງ ຈຶ່ງຈະອອກໄປໄດ້ ແຕ່ມີການດັດແປງແດ່ 1 ໄປຊື້ຊັອບປິງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງຂອງອັນຈຳເປັນ 2 ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ໄປເຮັດກິດຈະການສັງຄົມຢູ່ນອກບ້ານກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງຕົນ ຫຼື ກັບ 5 ຄົນອັນມີດ້ ວຍໂຕເອງ ແລະ ສູງສຸດ 2 ຄົນຈາກເຮືອນຂອງຕົນ ຕາບໃດທີ່ບໍ່ເດີນທາງອອກໄປໄກກວ່າ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ ນີ້ຈຳຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເປີດກວ້າງຂອງສາທາລະນະຊົນ ແລະ ມັນບໍ່ມີການບັນຍັດໃສ່ກັບຫຼັງບ້ານຂ ອງຕົນ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນວ່າງນອກເຮືອນນອກບ້ານຂອງຕົນ 3 ມີໃບອະນຸຍາດໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ສຳລັບການສຶກສາ ນີ້ຮ່ວມດ້ວຍການເອົາເດັກໆໄປໂຮງຮຽນ ບ່ອນດູແລເດັກ ຫຼື ໄປກິດຈະການການດູແລເດັ ກຫຼັງຈາກເວລາການເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ເດັກໆນັ້ນຖືກບັນທຶກຊື່ໄວ້ 4 ໄປໃຫ້ການດູແລຄົນອື່ນ ແລະ ສຳລັບດ້ານການສົງສານກັນ ແລະ ເພື່ອໄປເອົາການປິ່ນປົວໃນດ້ານການແພດ ສຳລັບນັກຮຽນມັດທະຍົມ ນັກຮ ຽນໃນບ່ອນໂດດດ່ຽວ ແລະ ການຮຽນແບບບໍ່ຕາຍໂຕຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປໃນການຕ້ອງຫ້າມບາດກ້າວ 2 ເມື່ອການຮຽນເທີມ 4 ເລີ່ມຂຶ້ນ ຍົກເວັ້ນປີການຮຽນທີ 11 ແລະ 12 ໃນເທີມ 4 ຈາກແຕ່ 12 ຕຸລາ 2020 ຈະມີການກັບໄປຮ ຽນເປັນຂັ້ນໆຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ສຳລັບ Prep ຮອດ ປ. 6 VCE ປີທີ 11 12 ຫຼື ພວກທີ່ຮຽນຫຼັກສູດໃນຂັ້ນ VCE ຫຼື VCAL ແລະ ໂຮງຮຽນພິເສດ ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນດ້ານສາສະໜາສາມາດມີຂຶ້ນຢູ່ນອກເຮືອນກັບ 5 ຄົນ ສົມກັບຜູ້ນຳໃນດ້ານສ າສະໜາຄົນໜຶ່ງ ຄົນສາມາດເດີນທາງໄປເຖິງ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດຈາກບ້ານເຮືອນເພື່ອໄປຮ່ວມການເຕົ້າໂຮມກັນໃນດ້ານສາສະໜາ ແລະ ໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ການໄປເບິ່ງໄປກວດເບິ່ງເຮືອນເພື່ອ ຢູ່ກິນຂອງນາຍໜ້າເຄຫະສະຖານ ສາມາດເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໂດຍມີລູກຄ້າຄົນດຽວ ຜົວຫຼືເມຍຫຼືຄູ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕົນດູແລສາມາດໄປຮ່ວມນຳໄດ້ ແລະ ໄດ້ພຽງແຕ່ 15 ນາທີ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຈະຂາຍນັ້ນຈຳຕ້ອງບໍ່ຢູ່ໃນເຮື ອນນັ້ນ ກົດເກນ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດບໍ່ຖືກບັນຍັດໃສ່ເມື່ອໄປກວດເບິ່ງເຮືອນສຳລັບເຊົ່າຫຼືຂາຍ ເຮົາສາມາດອອກໄປຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຮົາໄດ້ພຽງແຕ່ 2 ຊົ່ວໂມງສູງສຸດເພື່ອໄປເບິ່ງໄປກວດເບິ່ງເຮືອນນັ້ ນ ແລະ ເຮົາບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປຍັງຊົນນະບົດວິກຕໍເຣຍ ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະກະທຳໄດ້ ເຮົາຕ້ອງຢູ່ເຮືອນ ເມື່ອອອກຈາກບ້ານເຮືອນ ເຮົາຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກປິດບັງໃບໜ້າ ຍົກເວັ້ນຖ້າຫາກເຮົາມີເຫດຜົນໃ ນດ້ານກົດໝາຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງກະທຳດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງກະທຳຊິ້ນສ່ວນຂອງເຮົາຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຊັກຊາໄວ້ ການແຜ່ຜາຍຂອງໂຄວິດ-19
ເຟສບຸກຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາແລະຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ